اي پيغمبر جون زالون! جيڪڏهن اوهين ٻئي الله وٽ توبهه ڪنديون ته بيشڪ اوهان جي دلين لاڙو ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن پيغمبر جي ايذائڻ تي ٻئي گڏجي ڏاڍ ڪنديون ته بيشڪ الله سندس ڀر جهلو آهي ۽ جبريل ۽ سڌريل مؤمن به ۽ هن کان پوء ملائڪ به مددگار آهن.